ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງເຮັ ດຫຍັງຢູ່ໃສໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງສຳລັບທ່ານເປັນປະຈຳ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ າ ທັດສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ກໍມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສຽງເພງອັນມ່ວນໆເຊັ່ນດຽວກັນ ພອນທິບ ລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ມີຫຍັງແນ່ນໍ ສຳລັບລາຍກາ ນຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ທ່ານ ສັນຕິໄຊ ຈະມານຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ໃນຫົວຂໍ້ ດື່ມນ້ຳເຖີດ ຈະຊື່ນໃຈ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າມັນດີແນວໃດ ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍສຽງເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ອາຈານ ສິງຫາ ຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວ ທະນາຍຂອງເຮົາ ມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີ
ນີ້ຄືລາຍການທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງອົດໃຈລໍບຶດໜຶ່ງເດີ ຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ໃ ນຫົວຂໍ້ ດື່ມນ້ຳເຖີດ ຈະຊື່ນໃຈ ຈາກທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຢ້ານວ່າ ນ້ຳທີ່ຕົນເອງດື່ມນັ້ນຈະບໍ່ສະອາດ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ກ້າດື່ມຕາມໃຈ ນ້ຳສະອາດທີ່ໃຊ້ສຳລັບດື່ມມີຫຍັງແດ່ ໃຫ້ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນ ນ້ຳດື່ມທີ່ບັນຈຸໃ ນຂວດ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກບໍ່ ນ້ຳບາດານ ຫຼື ຈາກນ້ຳປະປາທີ່ຜ່ານການກັ່ນຕອງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອມາແລ້ວ ຖືວ່າເປັນນ້ຳສະອາດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ເຮົາກໍຄວນເອົາໃຈໃສ່ວ່າຜະລິດມາຈາກໃສ ມື້ໃດຈະໝົດອາຍຸ ນ້ຳແຮ່ ເຊິ່ງມີເກືອແຮ່ຊະນິດຕ່າງໆປະສົມຢູ່ ບາງຄັ້ງກໍມີການເອົານ້ຳແຮ່ມາປະສົມກັບນ້ຳທຳມະດາ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນນ້ຳແຮ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂຊດາ ເປັນເຄື່ອງດື່ມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມສານຄາໂ ບເນດ ເຮັດໃຫ້ມີຟອດຟູຂຶ້ນ ແລະ ການປະສົມໂຊດຽມໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ອີກຊະນິດໜຶ່ງກໍຄືນ້ຳກັ່ນ ເປັນນ້ຳບໍລິສຸດທີ່ບໍ່ມີເກືອແຮ່ ຫຼື ສານໃດໆປະສົມ ນ້ຳກັ່ນ ຈຶ່ງເປັນນ້ຳທີ່ຂາດລົດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລະບົບນ້ຳປະປາໃນປະເທດເຮົາທີ່ສາມາດໃຊ້ດື່ມຍັງບໍ່ທັນມີທົ່ວເຖິງ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີຢູ່ແຕ່ໃນຕົວເມືອງ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດດື່ມນ້ຳທີ່ປອດໄພໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຕິດ ຕັ້ງເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳໄດ້ ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນ້ຳທີ່ດີ ຄວນມີຜົງຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດກັ່ນຕອງສິ່ງສົກກະປົກໃນນ້ຳອອກໄດ້ ແຕ່ຍັງຮັກສາລົດຊາດຂອງນ້ຳໃຫ້ເປັນຕາດື່ມຄືເກົ່າ ບາງທ່ານອາດບໍ່ແນ່ໃຈ ຈຶ່ງຄິດວ່າຄວ ນຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຟົດເພື່ອຈະຂ້າເຊື້ອໂລກ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ການຕົ້ມນ້ຳເຮັດໃຫ້ສານຕ່າງໆໃນນ້ຳຕົກຕະກອນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ລົດຊາດຂອງນ້ຳນັ້ນບໍ່ຄືເກົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການດື່ມນ້ຳມີຄວາມສຳ ຄັນ ການດື່ມນ້ຳເຢັນ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຄືກັນກັບລົດຍົນ ຖ້າເຄື່ອງຈັກຂອງລົດບໍ່ມີນ້ຳກໍຈະເປ່ເພໄດ້ ຖ້າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຂາດນ້ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ອະ ໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຖ້າອາກາດຮ້ອນ ການດື່ມນ້ຳເຢັນໆຈະຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດູໜາວ ການດື່ມນ້ຳອຸ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ຂຶ້ນ ແຕ່ການດື່ມນ້ຳເຢັນ ນ້ຳແຊ່ແຂງ ຫຼື ນ້ຳທີ່ໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາດື່ມໄດ້ໜ້ອຍ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຈະຮູ້ສຶກອີ່ມ ເຖິງວ່າເຮົາຈະດື່ມໜ້ອຍດຽວກໍຕາມ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມັກດື່ມນ້ຳໃນເວລາຮັບປະທານອາຫ ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ນ້ຳເຢັນຈະໄປລົບກວນລະບົບການຍ່ອຍອາຫານເປັນບາງໄລຍະ ເພາະກະເພາະຈະຕ້ອງປັບອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເຢັນໃຫ້ອຸ່ນເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະຍ່ອຍອາຫານຕໍ່ໄປ ຂໍແນະນຳວ່າ ໃຫ້ດື່ມໃນ ປະລິມານທີ່ໜ້ອຍກໍພໍ ຄຳຖາມທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນເປັນປະຈຳກໍຄື ນ້ຳທີ່ບັນຈຸໃນຂວດ ຫຼື ກະຕຸກທີ່ມີຂາຍທົ່ວໄປນັ້ນ ສະອາດປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ເບິ່ງແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ເບິ່ງການຮັບຮອງຂອງ ກອຢ ຫຼື ອົ ງການອາຫານ ແລະ ຢາ ເບິ່ງວັນທີເດືອນປີຜະລິດວ່າໝົດອາຍຸແລ້ວ ຫຼື ຍັງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕັກນ້ຳຈາກນ້ຳສ້າງ ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຕັກນ້ຳນັ້ນເປື້ອນເປິ ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງໃດເຈືອປົນ ແລ້ວກໍໃຫ້ສັງເກດ ເບິ່ງວ່າເປັນນ້ຳຫີນປູນ ຫຼື ບໍ່ ເພາະນ້ຳຫີນປູນບໍ່ເໝາະສົມໃນການດື່ມ ຖ້າດື່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຄົນທີ່ດື່ມ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມັກເຂົ້າປ່າເຂົ້າດົງ ຫຼື ໄປໄຮ່ໄປນາ ບໍ່ມີນ້ຳສະອາ ດໃຫ້ດື່ມ ກໍຄວນຕົ້ມນ້ຳທີ່ຈະດື່ມເສຍກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປອດໄພສະອາດ ສິ່ງສຳຄັນຂອງນ້ຳກໍເປັນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບແລ້ວວ່າ ຄືກັນກັບນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ການດື່ມນ້ຳບໍ່ ພຽງພໍ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳ 6 ຫາ 8 ຈອກໃນແຕ່ລະມື້ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຮັດວຽກຕາກແດດ ເສຍເຫື່ອຫຼາຍ ກໍຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽ ກຢູ່ໃນຫ້ອງແອ ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນອາກາດເຢັນ ຢູ່ໃນບ່ອນຮົ່ມ ກໍຄວນດື່ມນ້ຳ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢາກດື່ມກໍຕາມ ການຖ້າຈົນຢາກແລ້ວຈຶ່ງດື່ມ ສະແດງວ່າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຫຼາຍ ແລະ ຂາດມາດົນແລ້ວ ສະນັ້ນ ຄວນດື່ມນ້ຳໃ ຫ້ເປັນນິດໄສ ແລະ ຢ່າລືມວ່ານ້ຳທີ່ເວົ້າກັນນີ້ເປັນນ້ຳລ້າ ເປັນນ້ຳສະອາດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງດື່ມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນຈີນ ແລະ ຄົນຍີ່ປຸ່ນມັກດື່ມນ້ຳຊາຮ້ອນຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າ ການດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼັງຈາກຄາບເຂົ້າ ຈະ ເຮັດໃຫ້ອາຫານໄຂມັນຍ່ອຍຍາກ ແລະ ໄຂມັນຈະເກາະຕິດຕາມລຳໄສ້ ຊຶ່ງອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງລຳໄສ້ໄດ້ ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ ພຣະອົງເປັນນ້ຳພຸ ເປັນນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ ຜູ້ທີ່ດື່ມແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຊີວິດນິລັ ນ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍອມໃຫ້ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ກໍຈະເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຜູ້ນັ້ນ ລາວຜູ້ນັ້ນຈະກາຍເປັນນ້ຳທີ່ໄຫຼ ແລະ ແບ່ງປັນສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດອັນດີງາມຂອງພຣະອົງ ຄືນ້ຳທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາທຸກຄົນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບລາຍການນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳເລື່ອງ ດື່ມນ້ຳເຖີດ ຈະຊື່ນໃຈ ໄປແລ້ວ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງຢ່າງຈາກເລື່ອງນີ້ເນາະ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Adventist ສາກົນ AWR
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798

ພຣະອົງທ່ານເອີຍ
ທີ່ຈົບໄປແລ້ວນັ້ນຄືສຽງເພງທີ່ອ້າຍສຳລານ ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະມີຄວາມສຸກໃນການຟັງເພງນັ້ນນໍ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງທ່ານມີປະໂຫຍດສຳລັບການປັບປຸງລາຍການຂອງພວກເຮົາຫຼາຍ
ແມ່ນແລ້ວເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສົ່ງເຂົ້າມາເລີຍເນາະ ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມວເຂົ້າມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ພອນທິບ ຫຼັງຈາກທີ່ພະເຢຊູກັບໄປສະຫວັນແລ້ວ ພະອົງຊົງເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ ພໍຈະບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ບໍ
ຂະນະນີ້ ພະເຢຊູກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນ ພະອົງເປັນທະນາຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນກັບພະເຈົ້າ ແລະ ອາຈານສິງຫາຈະມາເລົ່າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ທ່ານຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນອີກແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພ ງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນັບຖືສາສະໜາໃດ ເຮົາຕ່າງກໍມີກິດຈະກຳທາງດ້ານສາສະໜາຄ້າຍກັນຫຼາຍຢ່າງ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືການພາວະນາອະທິຖານ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ວ່າສາສະໜາໃດ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອໃດ ພວກ ເຮົາຕ່າງກໍອະທິຖານພາວະນາເຖິງພະທີ່ພວກເຮົານັບຖື ສຳລັບຄຣິດສະຕະຊົນແລ້ວ ເຮົາອະທິຖານເຖິງພະເຈົ້າຜູ້ຊົງພະຊົນຢູ່ ພະອົງຄືຜູ້ທີ່ຊົງສ້າງໂລກ ສ້າງສັບພະສິ່ງໃນໂລກ ແລະ ສ້າງມະນຸດອີກດ້ວຍ ພ ະເຈົ້າອົງນີ້ໄດ້ລົງມາໃນໂລກມະນຸດ ແລະ ໄດ້ເກີດເປັນມະນຸດຄືພະເຢຊູ ພະອົງໄດ້ສິ້ນພະຊົນ ແລະ ໄດ້ຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ຂະນະນີ້ ພະເຢຊູໄດ້ປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ພະອົງຊົງນຳໜ້າທີ່ເປັນຄົນກ າງລະຫວ່າງພະເຈົ້າກັບມະນຸດ ແລະ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນກັບເປັນທະນາຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດ

ແລະ ຂະນະນີ້ພະອົງຢູ່ໃນສະຫວັນນະສະຖານ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສະຫວັນກັບໂລກນີ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ຄຳວ່າ ຄົນກາງ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ຄອຍປະສານລະຫວ່າງສອງຝ່ າຍ ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ ຂະຈັດປັດເປົ່າສິ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງມະນຸດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮົາຈຶ່ງຄ່ອຍສາມາດເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣ ະເຈົ້າໄດ້ ເຖິງແມ້ວ່າພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະເປັນຄົນຜິດບາບ ແຕ່ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບການຊຳລະບາບນັ້ນແລ້ວ ຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງ ຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ເມື່ອຄົນທີ່ອະທິຖານເ ຖິງພຣະເຈົ້າ ຄຳອະທິຖານຂອງເຂົາຈຶ່ງໄປເຖິງພຣະອົງ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງນຳເອົາຄຳອະທິຖານນັ້ນທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເມື່ອໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດບາບ ເຂົາສາມາດຂໍການອະໄພບາບນັ້ນ ໂດຍຮ້ອງຂໍໃນພຣະນ າມຂອງພຣະເຢຊູ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຖ້າໃຜທຳບາບ ເຮົາກໍມີຜູ້ຊ່ວຍທູນຂໍພຣະບິດາເພື່ອເຮົາ ຄືພຣະເຢຊູຄຣິດຜູ້ຊົງທ່ຽງທຳນັ້ນເອງ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກຕົວວ່າໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ ທ່ ານກໍສາມາດທູນຂໍການຍົກໂທດຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ຫຼື ເມື່ອມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໆຕໍ່ຕົວເອງ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ກໍສາມາດທູນຂໍຂອບພຣະຄຸນຕໍ່ພຣະອົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ໃກ້ມະນຸດຢູ່ສະເໝີ ພຣະອົງບໍ່ແມ່ນສິ່ງສົມມຸດ ຫຼື ຮູບປັ້ນ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຊີວິດຢູ່ຕະຫຼອດນິລັນ ພຣະອົງຊົງຮັບຮູ້ຄວາມເປັນໄປຂອງໂລກ ແລະ ເພື່ອຈະສະແດງໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງມີພຣະລັກສະນະຢ່າງໃດ ໂດຍຜ່ານທາງພຣະເຢຊູ ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ພຣະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ ດ້ວຍການອະທິຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຂະນະນີ້ພຣະເຢຊູກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາ ງລະຫວ່າງມະນຸດກັບພຣະເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈຶ່ງສາມາດອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໂດຍພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາແກ້ບັນຫາໃນຊີວິດບໍ່ຕົກ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທໍ້ແທ້ ຫຼື ສິ້ນຫວັງ ພວກເຮົາບໍ່ມີທາ ງອອກ ທຸກຢ່າງມັນຕີບຕັນກັນໄປໝົດ ຫຼື ໃນຍາມໃດທີ່ທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ຮັກໄດ້ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ບໍ່ມີທາງຮັກສາໃຫ້ເຊົາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານລອງອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າລອງເບິ່ງ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄ ດ້ບອກວ່າ ຜູ້ໃດຂາດປັນຍາກໍໃຫ້ຂໍຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ ຜູ້ໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍກໍໃຫ້ທູນຂໍຈາກພຣະອົງໄດ້ ພຣະເຢຊູຜູ້ຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນຈະນຳເອົາຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອກໍຈະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈັກມື້ໜຶ່ງ ທັງທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຕັດສິນລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວ ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ພຣະເຈົ້າ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ການພິພາກສາໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດ ແລະ ວັນນັ້ນແຫຼະ ຈະມີພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພຣະເຢຊູຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຍແກ້ຕ່າງໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ເມື່ອມີການ ກ່າວໂທດຄວາມຜິດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນຄວາມຜິດຕາມນັ້ນ ສ່ວນສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໄຖ່ບາບເຂົາ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາໄປແລ້ວນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈະຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບການຊຳລະບາບແລ້ວ ໂດຍການເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ ຄົນນັ້ນກໍຈະລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ ນີ້ແຫຼະຄືສິດທິພິເສດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນທ່ ານຜູ້ຟັງໃຫ້ມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບເອົາພຣະອົງເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງທະນາຍຂອງເຮົາ ໂດຍອາຈານສິ ງຫາໄປແລ້ວ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເນາະ ຖ້າວ່າທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານກໍສາມາດສຶກສາເລື່ອງນີ້ໄດ້ອີກດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ພຽ ງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຂໍບົດຮຽນພົບແລ້ວ ຈາກທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາກໍຍິນດີທີ່ຈະມອບບົດຮຽນນີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຟ້າວໆຂຽນກັນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືສິ່ງທີ່ລາຍການ ຂອງເຮົາໄດ້ມານຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການຂອງເຮົາຍັງມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂ ະພາບ ທີ່ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈ ະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະກາ ນໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍ

ຈາກອາຈານສິງຫາ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາ ຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນກັນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມາເຖິງຕອນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງເຮົາແລ້ ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າເນາະທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະ ບາຍດີ